بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئىرادە تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز
خىتاي خەلق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى تۇرغۇزۇش دەپ ئاتاۋاتقان ئەمما چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى تەرىپىدىن خىتايلاشتۇرۇش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى دەپ قارىلىۋاتقان خىزمەتلەرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرى نۇقتىلىق گەۋدىلەنگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى خىزمەتلەرگە ئائىت دوكلاتنىڭ تولۇق تېكىستى خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىدا ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇ دوكلاتتا دېيىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدا ئۇيغۇر ئېلىدا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش تەلىپى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇلۇپ كۆپ خىل شەكىللىك مىللەتلەر ئىتتىپاقلىشىپ بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇش ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بىرلەشمە دوستلۇق پائالىيەتلىرى كەڭ قانات يايدۇرۇلغان ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بېرىش كېلىش قىلىش ناخشا مۇزىكا ئورۇنلاش جەم بولۇپ مۇڭدىشىش داۋامىدا چوڭقۇر ئارىلىشىشى ئالماشتۇرۇشى يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇنغان سىياسىي كېڭەش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك كومىتېتىنىڭ دائىمىي كومىتېتىغا ۋاكالىتەن بۇ دوكلاتنى ئوقۇپ ئۆتكەن سىياسىي كېڭەش رەئىسى قازاق مىللىتىدىن بولغان نۇرلان ئەبىلمەجىن مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشى ھەر مىللەتنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنىڭ كۈچەيتىلگەنلىكى ۋە جۇڭخۇا روھىنىڭ مۇستەھكەملەنگەنلىكىنى تەكىتلىگەن. دوكلاتتا يەنە رايوندا دىن ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە باشقۇرۇپ، ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىلگەنلىكى، دىننىڭ خىتايچە سوتسىيالىزمغا ماسلاشتۇرۇلغانلىقى قەيت قىلىنغان. ئۇنىڭدا سىياسىي كېڭەشنىڭ ئۆتكەن يىلدىكى خىزمەتلىرىنىڭ ئامېرىكىدا ماقۇللانغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى قاتارلىق ئۇيغۇرلارغا ئائىت قانۇنلارنى ئەيىبلەش، ئامېرىكىنى قارىلاشنىڭ ئاساسلىق نۇقتا بولغانلىقى كۆرسىتىلىش بىلەن بىرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى خىزمەتلىرىنىڭ ئالدىنقى قاتاردا يەنىلا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىش بولىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن بىر يىل مابەينىدە چەت ئەللەرگە قارىتا تۈرلۈك تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى ئەپ بېرىش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي ۋە دىنىي ئۆرپ ئادەتلىرى بويىچە ياشىشىغا كاپالەتلىك قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزگەنلىكىنى رەت قىلغان ئىدى.
ئامېرىكانىڭ ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدا ئېلىۋاتقان ئامېرىكا شىركەتلىرى ئۈستىدە ئەستايىدىل ئويلىنىشنى تەلەپ قىلغان. ياڭ كىم خانىم ئون ئىككىنچى فېۋرال كۈنى فوكس تېلېۋىزىيەسىدە قىلغان بىر سۆزىدە ئامېرىكانىڭ خىتايغا سەزگۈر تېخنىكىلارنى ئېكسپورت قىلىشنى قاتتىق كونترول قىلىشى لازىملىقىنى، بىراق بۇنىڭغا بىر قىسىم ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ماسلاشمايۋاتقانلىقى ھەققىدە توختالغان. ئۇ يەنە بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىنمۇ پايدا ئېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، بۇ شىركەتلەر شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىۋاتىدۇ، ئۇلار ھەتتا ئۇنىڭغا مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ئەرزان ئەمگەكتىن مەنپەئەتلىنىۋاتىدۇ. بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بۇ يەردە ئۇيغۇرلارغا ئېغىر زۇلۇم سېلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. شۇنىسى ئېنىقكى، بىز خىتايغا سەزگۈر تېخنىكىلارنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەشتە مەغلۇپ بولۇۋاتىمىز. ياڭ كىم خانىم بۇ ھەقتىكى بايانىدا ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىكى ئەرزان باھالىق ئەمگەك كۈچىدىن پايدىلىنىشى ۋە خىتاينىڭ تېخنىكا شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىش مەسىلىسى ئۈستىدە ئەستايىدىل مۇلاھىزە يۈرگۈزۈلۈشى لازىملىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ يەنە ئەسكەرتىپ، خىتاي كومپارتىيىسىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تەدبىرلىرىمىزنى قاتتىق چىڭىتىشىمىز كېرەك. شېرىك دۆلەتلەر بىلەن ئورتاق ھەرىكەت قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز ۋە بۇ تەھدىتكە تەڭ تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك، دېگەن. ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئاكتىپ قوللىغۇچىلىرىنىڭ بىرى. ئۇ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرۇپ، ئۇنىڭ قانۇنغا ئايلىنىشى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلماقتا.
يېقىندا ئەنگلىيەلىك بىر پىيانىنوچى بىلەن بىر تۈركۈم قىزىل پاچاق خىتاي ياشلىرى ئارىسىدا يۈز بەرگەن تالاش تارتىش ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقىلىپ خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ مۇتتەھەملىكى ھەققىدە كۈچلۈك مۇنازىرە قوزغىغان لوندوندىكى سېينت پانكراس بېكىتىدە يۈز بەرگەن بۇ ۋەقەدە پىيانىنوچى براندېن كاۋانا پىيانىنو چېلىپ نەق مەيدان تارقىتىشى قىلىۋاتقاندا خىتاينىڭ قىزىل بايرىقىنى كۆتۈرۈۋالغان بىر قانچە نەپەر خىتاي ياشلىرى ئۇنى نەق مەيدان تارقىتىشنى توختىتىشقا قىستاپ بىز ئېكرانغا چىقىپ قېلىشنى خالىمايمىز دېگەن، ھەتتا ئۇنى ئىرقچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىگەن ئىدى. ئۇلارنىڭ كۆكەرمىلىكىنى نەق مەيداندا كۆرۈپ تۇرغانلار بولسا بۇنىڭدىن قاتتىق ھەيران قېلىشقان ۋە بۇ ۋەقە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە پۈتۈن دۇنياغا كەڭ تارقىلىپ زور ئىنكاس قوزغىغان ئىدى. ئامېرىكا ئاۋازى پىيانىنوچى براندېن ئەپەندىنى زىيارەت قىلىپ ئۇنىڭ بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلەشكەن. ئۇ بۇ ۋەقەنىڭ ئۆزىگە خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ خاراكتېرى بىلەن تونۇشۇش پۇرسىتى يارىتىپ بەرگەنلىكىنى ئېيتقان ۋە ئۆزى غەرب دۆلەتلىرىدىكى بارلىق ئىمكانىيەتلەردىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ ئەركىن يۈرۈۋاتقان بۇ خىتاي ياشلىرىنىڭ ئەكسىچە بۇ يەردە باشقىلارنىڭ ئەركىنلىكىنى بوغۇش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقىدىن قاتتىق يىرگەنگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بىرەندىن ئەپەندى ھازىر خىتاينىڭ تەيۋەن مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسى ۋە ھەمدە ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا قىلىۋاتقان دەپسەندىچىلىكنى قاتتىق تەنقىد قىلغۇچىغا ئايلانغان بولۇپ، ئۇ بۇ ھەقتە توختالغاندا، مېنىڭ دەردىم خىتايلار ئەمەس، بەلكى خىتاي كومپارتىيىسى، بۇ بىر مۇستەبىت ھاكىمىيەتكە قارشى تۇرۇش مەسىلىسىدۇر، دېگەن. ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئەنگلىيەدە ئۆزىنى يوشۇرۇن قوللىغان، بىراق ئائىلىسى خىتايدا بولغانلىقى ئۈچۈن ئاشۇ كىچىككىنە قوللىشىنىمۇ يوشۇرۇن ھالدا كۆرسىتىشكە مەجبۇر بولغان خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ بارلىقىنى، ئۇلارنىڭ ھالىغا قاراپ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قانچىلىك مۇستەبىتلىكىنى چۈشەنگەنلىكىنى دېگەن. ئۇ يەنە بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆزىگە قىزىل پاچاق دېگەن گەپنى ئۆگىتىپ قويغانلىقىنى دەپ، مەن غەربتە ياشاپ تۇرۇپ، بۇ يەردە كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ بايراقدارلىقىنى قىلىۋاتقان بۇ قىزىل پاچاق ئىككىيۈزلىمىچىلەرگە قارشى تۇرىمەن، دېگەن. پىيانىنوچى بىرەندىن ئەپەندى يەنە بۇ كىشىلەرنىڭ لوندوندا خىتاينىڭ قانۇنىنى ئىجرا قىلماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ، بۇنىڭ دۆلەت ھالقىغان زۇلۇم دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭغا يول قويۇشقا بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئەنگلىيەنىڭ داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىن بولغان كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان نازارەت ۋە باستۇرۇش سىياسىتى ھەققىدە سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ سۆھبەتنى مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتتىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇنازىرە توپلۇقى بولغان كامبرىج بىرلەشمىسى ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەزىز ئەيسا قاتنىشىپ سوئاللارغا جاۋاب بەرگەن. ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى كەچقۇرۇن ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتتە ئىلغار پەن-تېخنىكىلار ئۇچۇرغا ئېرىشىشنى ئاسانلاشتۇرۇش ۋە يېڭى مەنبەلەرنى بەرپا قىلىشتەك ئىجابىي روللارنى ئويناش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە كىشىلىك ئەركىنلىك ۋە خۇسۇسىي مەخپىيەتلىككە تەھدىت ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى ئۇيغۇرلار بۈگۈن دۇچار بولغان ۋەزىيەت ئاساسىدا قاراپ چىقىلغان. ئەزىز ئەيسا ئەپەندى ۋە باشقا قاتناشقۇچىلار بىرلىكتە ئىلغار تېخنىكىنىڭ قانداق قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ھوقۇقىنى باستۇرۇشقا ئىشلىتىلگەنلىكى، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدىكى ئالگورىزمنىڭ بىر تەرەپلىمىلىكلىكى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا نازارەت تېخنىكىسىنى قوللىنىشى ھەققىدە دوكلات بەرگەن.

ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكىنىڭ پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز داۋام قىلىۋاتىدۇ

گۈزەللىك شىنجاڭدا ناملىق ئۇسسۇللۇق نومۇرىنى ئېلىپ چىقىپ بۇ ھەقتىكى تەشۋىقاتنى كۈچەيتىپ ئېلىپ بارماقتا ئەكسىچە بۇ ئېكس قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرۇلۇق تەھلىل ۋە پىكىر دولقۇنى قوزغاشقا سەۋەب بولدى كۆزەتكۈچىلەر ئىنكاسلىرىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ سىمۋوللۇق قەدىمىي شەھىرى قەشقەرنى بۇ چاغاندىكى سەھنىسىنىڭ بىرى قىلىشىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇشىنى ئاشكارىلاپ قويغانلىقىنى بايان قىلىشماقتا تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى مۇھىم ئىنكاسلارنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن ئاڭلىغايسىلەر چاغان بايرىمى بۇ يىل ئونىنچى فېۋرالغا توغرا كەلدى. چاغاننىڭ ھارپا ئاخشىمى خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى بىرىنچى قانىلى بۇ نۆۋەتلىك چاغان كېچىلىك پىروگراممىسىنى بېيجىڭدىكى ئاساسلىق سورۇندىن باشقا قەشقەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت تارماق مەيداندىنمۇ بىۋاسىتە تارقاتتى. قەشقەردىكى چاغان سەھنىسى قەدىمكى قەشقەر كوچىلىرىنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىپ لايىھەلەنگەن بولۇپ، قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۆشۈكى ئىكەنلىكىدەك ئالاھىدىلىكى گەۋدىلەنمىگەن.

خىتاي تەشۋىقاتلىرىغا قارىغاندا، خىتاينىڭ شىنجاڭ ياخشى جاي تەشۋىقاتلىرىغا ئاكتىپ ماسلىشىپ كېلىۋاتقان دىلرەبا دىلمۇراتنىڭ ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن خىتايلاشتۇرۇلغان ئەبجەش نومۇرى دېيىلىۋاتقان نومۇرى خىتاي تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن. جۈمە كۈنى قەشقەردىكى چاغانلىق نەق مەيدان پروگراممىلىرىدىن كېيىن دىلرەبا ئۆز بىلوگىدا شىنجاڭنىڭ ئۇسسۇل ۋە مۇزىكىسى ناملىق نومۇردىن شىنجاڭنىڭ مىللىي ناخشا ئۇسسۇلىدىن زوقلىنىدىغان تاماشىبىنلارغا ياردەم قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. باشقىچە بىر يىلدىن ھۇزۇرلىنىڭ. شىنجاڭ ناھايىتى گۈزەل جاي، كۆپچىلىكنى قارشى ئالىمىز دەپ يازغان. خىتاي تەشۋىقات خەۋەرلىرىدە بولسا، قەشقەر تارماق مەيدانىدا ئورۇنلانغان گۈزەللىك شىنجاڭدا ناملىق ناخشا ئۇسسۇلنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان شىنجاڭنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى نامايان قىلغانلىقى كۈچەپ تەشۋىق قىلىنماقتا. خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا چىققان خەۋەرلەرگە قارىغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قەشقەرنى مەركەز قىلىپ، تۈرلۈك ئىقتىساد، سودا ۋە ساياھەتچىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش بىلەن بىرلىكتە، خىتاي كارخانىلىرىنى، شۇنداقلا خىتاي نوپۇسىنى بۇ ۋىلايەتكە جەلپ قىلىشنى تېزلەشتۈرگەن ئىدى.

خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۇنياغا ئۆزىنى كۆز-كۆز قىلىدىغان سەنئەت ئارقىلىق بېزەلگەن زور كۆلەملىك تەشۋىقات سەھنىسى ھېسابلىنىدۇ. يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئونىنچى فېۋرال تارقاتقان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىنىڭ دىرېكتورى لى مەيلەن يەر شارى ۋاقتى گېزىتىگە قەشقەردە تارماق مەيدان قۇرۇش، شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى ۋە ئۇنىڭ مول مەدەنىيەت ۋە ساياھەت بايلىقىنى نامايان قىلىدىغان كۆڭۈلدىكىدەك تاللاش دېگەن. خىتاي ھازىرقى زامان خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش مۇتەخەسسىسى لى ۋېي شىنجاڭنىڭ جەنۇبىدا تارماق سورۇن قۇرۇش، جۇڭگونىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە شىنجاڭ رايونىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى نامايان قىلدى، دېگەن. خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتلىرى ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى رەسمىي مەتبۇئاتلار بىلەنلا چەكلەنمىگەن. خىتاينىڭ ئەلچىخانىلىرى، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىمۇ چاغان كېچىلىكىنىڭ قەشقەردىكى قىسمىدىن ئارىيەلەرنى تارقىتىپ، ئىنكاسلارنى يازغان بولۇپ، خىتاي تاشقى ئىشلار باياناتچىسى خۇا چۈنيىڭ ئون بىرىنچى فېۋرال، ئېكسدە، قەشقەردىكى چاغان سەھنىسىنى ھەمبەھىرلەپ، بۇ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر رايونىنىڭ قەشقەردە چاغان كېچىلىكىگە ساھىبخان بولۇشى، ۋە خەلق ناخشا ئۇسسۇللىرى ئارقىلىق بۇ رايوننىڭ مەدەنىيىتىنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە گۈزەللىكىنى بايقايمىز دەپ تەشۋىق قىلغان. دېمەك، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ قېتىم قەشقەرنى تاللىشىدىكى سەۋەب ئۇنىڭ خەلقئاراغا ئېچىۋېتىلگەن كۆزنەكلىك رولىدىن باشقا يەنە ساياھەتچىلىك تۈگۈنى ۋە ئەركىن سودا رايونى بولغانلىقى دېيىلسىمۇ، ئەسلى مەقسەتنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى پاش قىلىۋاتقان غەرب تاراتقۇلىرىنى يالغانغا چىقىرىش ئىكەنلىكى مەلۇم بولماقتا. ئېكستە خىتاي تەشۋىقاتچىلىرىغا قارشى ئىنكاس قايتۇرغان ئانالىزچىلارنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشىچە، قەشقەردىن تارقىتىلغان چاغانلىق پروگراممىلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قەشقەردىن ئىبارەت قەدىمىي ئۇيغۇر يۇرتىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ۋە بۇ جايدىكى ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت سىياسىي غەرىزىنى ئاشكارىلاپ بېرىدىكەن. ئۇيغۇرشۇناس كۆزەتكۈچىلەردىن مانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دېيۋىد تاۋبېن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. Chinese government has selected Kashgar as a site to celebrate Lunar Festival this خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەرنى چاغاننى تەبرىكلەش مەيدانى قىلىپ تاللاپ، ئۆزىنىڭ خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتىنى تەبرىكلىدى. بىر ياقتىن ئۇيغۇرلارنىڭ دىنى، مەدەنىيىتى ۋە تىلىنى يوقىتىش سىياسەتلىرىنى يۈرگۈزسە، بىر ياقتىن بۇ سەھنىدە خىتايلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئويۇنلىرىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلار خۇددى ئەزەلدىن خىتاي جەمئىيىتىنىڭ بىر پارچىسىدەك چاغان كېچىلىكىگە قاتنىشىشنى ئارزۇلاپ كەلگەندەك قىياپەتتە تەشۋىق قىلدى بېيجىڭغا قارىغاندا باغدادقا يېقىن بولغان قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئاساس قىلغان ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي مەدەنىيەت ۋە ئىسلام دىنىي ئېتىقاد مىراسلىرىنى ساقلاپ كېلىۋاتقان جاي ئىكەنلىكىدەك پاكىتلارنى قايرىپ قويۇپ دۇنياغا قەشقەر ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر پارچىسى دېگەننى ئىسپاتلاشقا ئۇرۇندى خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن بۇيان داۋام قىلغان دۆلەت زوراۋانلىقىنى، لاگېرلارنى، ئۇيغۇرلارنى تىل، دىنىي ئېتىقاد، مەدەنىيەت جەھەتتىن يوقىتىش سىياسەتلىرىنى، مۇتەخەسسىسلەر ۋە ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىنىدىغان جىنايەتلىرىنى ئاقلاشقا، يوشۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا. دەيۋىد ئەپەندى سۆزىنى داۋام قىلىپ يەنە مۇنداق دېدى.
بۇ يېڭىلىق ئەمەس. خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان بېسىۋېلىنغان مىللەتلەرگە قاراتقان زوراۋانلىق سىياسەتلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش دەپ ئاتىۋالغان ھەمدە بۇ مىللەتلەرنىڭ خۇشال ناخشا-ئۇسسۇللىرىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئالدامچىلىق قىلىپ كەلگەن. بۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ ئوينالغان ئۇسسۇللارنىڭ بىز باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېرلارغا سولىنىش ۋە جىسمانىي خورلۇققا ئۇچراش تەھدىتى ئاستىدا كىملىكىدىن ۋاز كېچىپ، بۇ نومۇرلارنى ئورۇنلاشقا مەجبۇر ئىكەنلىكىنى، ئاسسىمىلياتسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى تەبرىكلەۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جايدىكى خەلقنىڭ كىملىكىنى پۈتۈنلەي يوقىتىپ تاشلاش، ئۇلارنىڭ نالە-پەرياد ئاۋازىنى ئۆچۈرۈشتەك ئاخىرقى مەقسەتلىرىگە يېتىشنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز.

ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مۇزىكىسىنى تەتقىق قىلغۇچىلاردىن ئەنگلىيەدىكى دوكتور رېيچېل خاررىس خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى. This kind of relentless smiling and dancing is in itself a form of forced labour. بۇ چاغان سەھنىسىدە مىللەتلەرنىڭ خۇشال ئۇسسۇل ئوينىغانلىقلىرىنى كۆرسىتىش خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان مىللەتلەرنى خىتاينىڭ بىر قىسمى بولۇپ ياشاشقا رازى قىلىپ كۆرسىتىش ئەنئەنىسىدۇر مەن بۇنىڭدىن ئۇيغۇرلارغا بېسىمنىڭ تېخىمۇ زور دەرىجىدە ئاشقانلىقىنى ھېس قىلدىم مېنىڭچە ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ چاغىنىدا كۆرسەتكەن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ ئوينىغان ناخشا ئۇسسۇل نومۇرلىرى مەجبۇرىي ئەمگەككە ئوخشاش زورلاپ سەھنىگە چىقىرىلغان كۆزبويامچىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس as happy and belonging to the People's Republic. خىتاي يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى خۇ شىجىن ئېكستا قەشقەردىكى چاغانلىق كېچىلىكنى ھەمبەھىرلەپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئاز سانلىق مىللەتلەرنى چەتكە قېقىۋاتىدۇ دەپ ئەيىبلەۋاتقانلار بۇنى كۆرسۇن. جۇڭگونىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق باھار بايرىمىلىق ئەڭ بۈيۈك سەھنىسىدە شىنجاڭلىق گۈزەل قىزلار ئەنئەنىۋى تىبەت مەدەنىيىتى تولۇق نامايەندە قىلىندى، دەپ يازغان. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرشۇناسلاردىن دوكتور ھېنرىك شاجېۋسكى خۇ شىجىننىڭ ئىنكاسىدىن خىتاينىڭ ئەسلى قارا نىيىتىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. خىتاي تەشۋىقاتچىسى خۇ فامىلىلىكنىڭ ئىنكاسلىرىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنياغا ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان سىياسىتىمىز ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى، ئۇيغۇرلار رادىكاللىقتىن تازىلاندى دەپ تەشۋىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز. ئادەتتە باشقا دۆلەتلەردە مەسئۇلىيەتچان بىر ھۆكۈمەتنىڭ نەتىجىلىرىگە باھا بېرىدىغان، مۇستەقىل تەكشۈرگۈچىلەر، تەشكىلاتلار، مۇتەخەسسىسلەر ۋە باشقا مۇستەقىل گۇرۇپپىلاردىن تەشكىللەنگەن تەكشۈرۈش مېخانىزمى بولىدۇ. لېكىن خىتاي بىزگە باشقا پۇرسەت بەرمەي، پەقەت ئۆزلىرى توقۇغان تەشۋىقاتلىرىغا ئاساسەنلا ئۇنىڭ سىياسىتىگە باھا بېرىشىمىزنى كۈتىدۇ. بۇ ناھايىتى بىمەنىلىك. I think that the Chinese government has been aggressive about this. ھېنرىك ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى. ھازىرغىچە ئۇيغۇر رايونىدا تەكشۈرۈش پۇرسىتىگە ئېرىشەلىگەن BDT تەكشۈرۈش خادىملىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەر ھەمدە باشقا زىيارەتچىلەرنىڭ دوكلاتلىرى ئۇيغۇر رايونىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىدى. ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ۋەزىيىتى مۇشۇنداق ئەندىشىلىك بىر ئەھۋال ئاستىدا تۇرغىنىدا خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتىنى قوبۇل قىلىشىمىز قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟
ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا قەشقەردىكى چاغان كېچىلىكى ھەققىدە ئوتتۇرىغا چىققان مۇنازىرىلەردە بەزى ئانالىزچىلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن، لاگېرلاردىكى ئۇيغۇرلارنى ناخشا ئۇسسۇل ئويناتقۇزغانلىقىنى بۇنىڭدىن ئىلگىرى سىي ئېن ئېن، بىي بىي سىي قاتارلىق دۇنياۋى تاراتقۇلاردا پاش بولۇپ كەتكەن كونا ئويۇننى تەكرارلاشنىڭ، بىمەنە ئۇرۇنۇش ئىكەنلىكىنى تەنقىد قىلغان. يەنە نۇرغۇن كۆزەتكۈچىلەر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى دوكلاتلارنى ۋە خەۋەرلەرنى قايتىدىن ھەمبەھىرلەش بىلەن بىرگە خىتاينىڭ بۇ قېتىم دۆلەت تاراتقۇسىنىڭ تەسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ كىشىلەرنىڭ كۆز قارىشىنى كونترول قىلىشنى ۋە ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تۈپەيلى خەلقئارا جامائەتنىڭ نەزىرىدىن چۈشكەن ئوبرازىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ھەمدە خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
ئۆتكەن ھەپتە گېرمانىيەنىڭ بى ئەي ئەس ئەف ناملىق داڭلىق خىمىيە سانائىتى شىركىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىككى ھەمكارلىق تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى مەزكۇر شىركەت ئون ئىككىنچى فېۋرال رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىككى ھەمكارلىق تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىش سەۋەبلىرىنى چۈشەندۈردى مەلۇم بولۇشىچە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەمكارلاشقۇچى شىركىتى كىشىلىك ھوقۇق قىزىل سىزىقىدىن ھالقىپ كەتكەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيەنىڭ داڭلىق خىمىيە سانائىتى ماگناتى بولغان باسف شىركىتى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتى بىلەن بولغان ئىككى ھەسسىدارلىق ئىشلەپچىقىرىش تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلىشتا دۆلەت ئىگىلىكىدىكى شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق قىزىل سىزىقىدىن ھالقىپ كېتىشىنىڭ بۇنى تېزلەتكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى باسفنىڭ ئون ئىككىنچى فېۋرال مۇخبىرىمىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا تەكىتلىشىچە شىركەتنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلىشتا بازار ۋەزىيىتى ۋە ھاۋاغا كاربون گازى قويۇپ بېرىش ئامىلى ئويلىشىلغان بولسىمۇ ئەمما بۇنىڭدىن ئىككى ھەپتە ئاۋۋال ئېلان قىلىنغان باسفنىڭ ئىككى شىنجاڭ ھەمكارلىق تۈرىدىكى شېرىكى بولغان شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت خادىملىرىنىڭ رايوندىكى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا كېچىلىك ئاختۇرۇش ۋە تۇتقۇن قىلىش ھەرىكەتلىرىگە قاتناشقانلىقىغا دائىر دوكلات چېكىنىپ چىقىشنى تېزلىتىشتە مۇھىم رول ئوينىغانىكەن باسفنىڭ ئاخبارات ئالاقە ئىشلىرىغا مەسئۇل ئەمەلدارى دانىلا روشېنبېرگ شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق قىزىل سىزىقىدىن ھالقىپ كەتكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى مەلۇم بولۇشىچە باسف شىركىتى كورلا سانائەت باغچىسىنى بازا قىلغان شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتى بىلەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل بىرىنچى ئايدا ۋە شۇ يىلى يەتتىنچى ئايدا ئىككى ھەمكارلىق تۈرى ئىمزالىغان بۇ ئىككى ھەمكارلىق تۈرى يىلىغا يۈز مىڭ توننىلىق بۇتاندىئول ۋە ئەللىك مىڭ توننىلىق پولىتېترامېتىلىن ئىشلەپ چىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىدى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زەنزنىڭ گېرمانىيەدىكى ئەينەك ژۇرنىلى ۋە ZDF تېلېۋىزىيە قانىلى بىلەن بىرلىشىپ تەييارلىغان دوكلاتىدا شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى كېچىلىك تۇتقۇنغا قاتناشقانلىقىغا دائىر دەلىللەرنى ئاشكارىلىغان باسف ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىككى ھەمكارلىق تۈرىنىڭ ھەسسىدارلىق پاي چېكىنى سېتىش قارارى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلانغانلىقىنى قەيت قىلسىمۇ ئەمما بۇ قارار ئىككى ھەپتە ئاۋۋال ئادرىيان زەنزنىڭ دوكلاتى ئېلان قىلىنىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئېلان قىلىندى
two joint ventures last year, late last year. دانىيېلا رېشېنبېرگ خانىم ئون ئىككىنچى فېۋرال بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى، شىركەت ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا بۇ ئىككى ھەسسىدارلىق تۈرىنىڭ پاي چېكىنى سېتىشنى قارار قىلغان. دېمەك، بىز بۇنىڭدىن بۇرۇنلا بۇ سودىدىن چېكىنىپ چىقىشنى ئويلاشقان، چۈنكى بازارنىڭ ئەھۋالى بۇتاندىئول ئۈچۈن قىيىنلاشتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھاۋاغا يۇقىرى مىقداردا كاربون گازىنىڭ قويۇپ بېرىلىشى بىزنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىستراتېگىيەمىزگە ئۇيغۇن كەلمىدى. ئۇنىڭدىن سىرت، يەنە بىر مۇھىم ئامىل بۇنىڭدىن ئىككى ھەپتە ئاۋۋال ئېلان قىلىنغان بىزنىڭ شېرىك كارخانا شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتىگە ئائىت دوكلات بولدى. لېكىن دانىيېلا رېشېنبېرگنىڭ ئېيتىشىچە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن چېكىنىپ چىقىشى بازار مۇھىت يۇقىرى مىقداردىكى كاربون گازى سەۋەبىدىن باشلانغان بولسىمۇ، ئەمما يېقىنقى دوكلات، چېكىنىپ چىقىشنى تېزلەتكەن. دانىيېلا رېشېنبېرگ مۇنداق دېدى، شىنجاڭ ماركور شىركىتى ھەققىدىكى يېقىنقى دوكلات ھەسسىدارلىقنى سېتىش قارارىنى تېزلەتتى، لېكىن شۇنى مۇئەييەنلەشتۈرۈش ئىنتايىن مۇھىم، دوكلاتتا تۇتۇشقا قاتناشقان خىزمەتچىلەرنىڭ بىزگە ئورتاق شېرىك شىركەتنىڭ خىزمەتچىلىرى ئىكەنلىكى، بىزنىڭ ھەمكارلىق تۈرىمىزدىكى خىزمەتچىلەر ئەمەسلىكى ئالاھىدە قەيت قىلىنغان.

مەزكۇر شىركەتنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلارنىڭ كورلىدىكى ئىككى ھەمكارلىق تۈرىنىڭ بىر يۈز يىگىرمىدەك خىزمەتچىسى بار بولۇپ ئۇلاردىن قىرىقتەك خىزمەتچى باسف بىلەن شىنجاڭ ماركور خىمىيە شىركىتىنىڭ ئورتاق ھەمكارلىقىدىكى باسف ماركو خىمىيە ئىشلەپچىقىرىش شىنجاڭ چەكلىك شىركىتىدە ئىشلەيدىكەن باسفنىڭ شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت شىركىتى بىلەن بولغان يەنە بىر ئورتاق ھەمكارلىق تۈرىنىڭ ماركور مېيئوۋ خىمىيە شىنجاڭ چەكلىك شىركىتى ئىكەنلىكى مەلۇم باسف شىركىتى بۇنىڭ ئالدىدا يەنى يەتتىنچى فېۋرال مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدا قانداقلا بولمىسۇن ھازىرقى دوكلاتقا جىددىي قارايدىغانلىقى ۋە تەكشۈرۈشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقى شۇنداقلا بۇنى سودا مۇناسىۋەتلىرىدىكى باھالاشتا ھېسابقا ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئەمما ھەمكارلىق تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقىنى تىلغا ئالمىغانىدى باسف كىشىلىك ھوقۇق قىزىل سىزىقىدىن ھالقىپ كېتىش سەۋەبلىك ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەمكارلىق تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغان تۇنجى غەرب كارخانىسى ھېسابلىنىدۇ مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭ ئىنتايىن مۇھىم قارار ئىكەنلىكىنى قەيت قىلماقتا لاگېر ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مۇتەخەسسىسى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنز ئون ئۈچىنچى فېۋرال بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى، بۇ ئىنتايىن مۇھىم بىر قارار، چۈنكى تۇنجى قېتىم بىر غەرب شىركىتىنىڭ بىر تەكشۈرۈش دوكلاتىغا ئاساسەن رايوندىن چېكىنىپ چىقىش ھەققىدە ئاكتىپ قارار چىقىرىلىشىدۇر. بۇ قارار مەزكۇر شىركەتنىڭ نۇرغۇن جەھەتتىن ئۆزى ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈشىنى ئاساس قىلغان ئەمەس، بەلكى مېنىڭ گېرمانىيە ئاخباراتىغا تەمىنلىگەن تەتقىقات دوكلاتىمنى ئاساس قىلغان. بۇنىڭ ئەھمىيىتى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، بۇ دەلىلنىڭ كۈچىنى نامايان قىلىدۇ. بۇنىڭدا باسفنىڭ ھەسسىدارلىق تۈرىگە شېرىك بولغان بىر شىركەتنىڭ بۇ ۋەھشىيلىككە قاتنىشىپ چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇرلارنى تەكشۈرۈش، ئۇيغۇر ئائىلىلىرى بىلەن يېتىپ قوپۇشتا ۋە تاماقتا بىللە بولغانلىقى مەلۇم بولغان. ئادرىئان زېنزنىڭ تەكىتلىشىچە باسفنىڭ قارارى ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ چوڭ تۇتقۇن باشلىنىپ يەتتە يىلدىن كېيىن بۇ قارارنى ئېلىشى بەك ئەپسۇسلىنارلىقكەن
ئادرىئان زېنز مۇنداق دېدى بىز باسف بۇ رايوندىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلىشتا خاندېلسبلاتنىڭ ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان شىنجاڭ ماركورنىڭ تۆپىسىدىكى جوڭتەي شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىگە دائىر دوكلاتىنى ئاساس قىلغان دېسەكمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بۇ قارارىنى بەك ئۇزۇن ۋاقىتتا، يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى چىقىرىشى كىشىنى بەك ئەپسۇسلاندۇرىدۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى چوڭ تۇتقۇن باشلىنىپ، يەتتە يىلدىن كېيىن بۇ قارارنى چىقاردى. بەكمۇ كېچىككەن بۇ قارار بۇ شىركەتنىڭ رايوندىكى مەسئۇلىيىتىنى چۈشىنىپ يېتىشى سەۋەبىدىن ئەمەس، بەلكى بېسىم ئاستىدا چىقىرىلدى. نۆۋەتتە باسفنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىپ چىقىش قارارىنىڭ ئارقىسىدىن كىشىلەرنىڭ دىققىتى ئۈرۈمچىدە تارماق زاۋۇتى بولغان گېرمانىيە ئاپتوموبىل شىركىتى ۋولكسۋاگېنغا بۇرالماقتا. گېرمانىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە گېرمانىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى كومىتېتىنىڭ رەئىسى رېناتا ئالت خانىم ئۇيغۇر دىيارى غەرب شىركەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي پائالىيەتلىرىدە بېرىشكە بولمايدىغان رايون ھېسابلىنىشى بۇنىڭ ۋولكسۋاگېن ئۈچۈنمۇ شۇنداق بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان رېناتا ئالتنىڭ تەكىتلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن يىللاردىن بېرى غەرب كارخانىلىرىنىڭ شىنجاڭغا مەبلەغ سېلىپ زاۋۇت قۇرۇشىغا بېسىم ئىشلىتىپ كەلگەن بولۇپ بۇ ئارقىلىق خىتاي كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزگە ئىلماسلىق سىياسىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا زۇلۇم سېلىشنى كىشىلەرگە نورمال ئەھۋال دەپ قوبۇل قىلدۇرماقچى بولغانىكەن ئادرىئان زېنز باسفنىڭ قارارى ۋولكسۋاگېنغا قاتتىق بېسىم پەيدا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، مېنىڭچە بۇ قارار ۋولكسۋاگېنغا زور بېسىم پەيدا قىلىدۇ، چۈنكى ۋولكسۋاگېن رايوندا قېلىپ قالغان بىردىنبىر شىركەت بولۇپ قالدى. باسفنىڭ قارارى بۇ رايوننىڭ ئومۇميۈزلۈك ئەخلاقىي بولمىغان، تۇرۇشقا بولمايدىغان ۋە قوبۇل قىلىنمايدىغان رايون دەپ قارىلىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ. مەن شۇنى ئېيتالايمەنكى، ۋولكسۋاگېننىڭ رايوندىن چېكىنىشنى تەلەپ قىلىش چۇقانلىرىنىڭ ھازىردىن باشلاپ كۈچىيىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز باسفنىڭ يازما باياناتىدا قەيت قىلىنىشىچە مەزكۇر شىركەت ئۇيغۇر رايونىدىن چېكىنىپ چىقسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ خىتايدىكى سودىسىدا ئۆزگىرىش بولمايدىكەن باياناتتا شىركەتنىڭ خىتايدىكى سودا پائالىيىتى ۋە پىلاندىكى مەبلەغ سېلىش تۈرلىرىنى تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن باسف شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىپ چىقىش قارارى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا لاگېر ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلىشنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن بولۇپمۇ ئۇنىڭ بۇ يىللىق چاغان مەزگىلىدىكى تەشۋىقاتلىرىدا ئۇيغۇرلار چاغانلىق تەشۋىقات مەزمۇنىنىڭ نۇقتىلىق تېمىسىغا ئايلانغان بىر پەيتتە ئېلان قىلىندى مەلۇم بولۇشىچە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ چاغانلىق تەشۋىقاتلىرىدا خىتاينىڭ مەدەنىيەت ئۆرپ ئادەتلىرىنى ئۆزلەشتۈرگەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ چاغاننى قىزغىن كۈتۈۋالغانلىقى ۋە تەبرىكلەۋاتقانلىقى كۆرسىتىلىپ ئۇيغۇر رايونىدىكى تۇرمۇشنىڭ نورماللىقىنى پەردازلاشقا ئالاھىدە كۈچ چىقارغان

مەزكۇر دوكلات يېقىندا تاماملانغان قۇرۇلتاينىڭ بۇ ھەقتە توققۇزىنچى فېۋرال ئېلان قىلغان باياناتىدىن مەلۇم بولۇشىچە دوكلاتنى تەييارلاشقا خەلقئارالىق داڭلىق قانۇنشۇناسلار ئادۋوكاتلار تارىخچىلار مۇتەخەسسىسلەر قاتناشقان بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكى تارىخىي پاكىتلار ۋە خەلقئارالىق قانۇنىي بەلگىلىمىلەر بىلەن ھەرقايسى جەھەتلەردىن شەرھلەنگەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار رادىيومىزنىڭ شۋېتسارىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرى ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ توققۇزىنچى فېۋرال ئېلان قىلغان باياناتىدا بىلدۈرۈشىچە شەرقىي تۈركىستاننىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكى ھەققىدىكى دوكلاتنى تەييارلاش خىزمىتى ئاخىرلىشىپ رەسمىي تاماملانغان مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلاشتا خەلقئارالىق داڭلىق قانۇنشۇناسلار ئادۋوكاتلار تارىخچىلار مۇتەخەسسىسلەر قاتناشقان بولۇپ بۇنىڭ تەييارلىنىشى ئۈچۈن بىر قانچە يىل ۋاقىت سەرپ قىلىنغان. بىز بۇ دوكلاتنىڭ پۈتكەنلىكى مۇناسىۋىتى بىلەن قۇرۇلتاي رەئىسى دولقۇن ئەيسانى زىيارەت قىلدۇق. ئۇ رادىيو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن بۇ ھەقتىكى كۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلىشىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى خەلقئارا قائىدە قانۇنلار ئارقىلىق ئىسپاتلاشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.

تارىخىي ئاساسلارغا، دىپلوماتىيە ئاساس بىلەن ۋە دۇنيانى قايىل قىلدۇرۇش، دۆلەتلەرنى قايىل قىلدۇرۇش بۇ بىر قانۇنىي ھوقۇقىي جەريان. شۇنىڭغا بۇنداق بىر دوكلاتنى تەييارلاش ئارقىلىق بىز بۇنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ بېسىۋېلىنغان تۇپراق ئىكەنلىكىنى بىرلەشكەن دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىك كومىتېتلىرىغا تەقدىم قىلىش ئارقىلىق، دۆلەتلەرگە، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكلەرگە، دىپلوماتلارغا تەقدىم قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭ قانداقتۇ ئۇيغۇرلار فېيسبوكتا دەۋاتقاندىكىدەك ۋە ياكى ئۆزىمىزنىڭ ھېسسىياتىمىزدا دەۋاتقاندىكىدەك بىر شوئار ئەمەس، بۇنىڭ بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمىز، بۇنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە بىزنىڭ شەخسىي ھېسسىياتلىرىمىز بىلەن ئەمەس، بۇنى خەلقئارا قانۇنلارغا، نىزاملارغا تايانغان ئاساستا ئوتتۇرىغا قويۇشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن بىزنىڭ بۇ يەردە مىللىي مۇستەقىللىقىمىزنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقىمىز بولىدۇ. شۇنىڭغا بۇنداق بىر دوكلاتنى تەييارلاش ناھايىتى مۇھىم.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات مۇھەممىدىمۇ ئەينى ۋاقىتتا، تىكى قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومىتېتىدا قارار ئېلىنغان ئۈچ باسقۇچلۇق پىلان ۋە بۇ دوكلاتنى تەييارلاش جەريانى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتتى ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغان ۋاقتىدا بىرىنچى باسقۇچتا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى خەلقئارالاشتۇرۇشنى يەنى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى خەلقئارالاشتۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىرىنچى باسقۇچتى بۇ ئىككىنچى باسقۇچ بۇ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭكى خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان بىر مۇستەملىكە ئاستىدىكى بىر دۆلەت ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ رېئاللىقنى خەلقئارا جامائەتچىلىك ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئەمدى بۇ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىز ھەتتا خەلقئارا جامائەتچىلىكمۇ بىلىدۇ ئەمما ئۇنى ئىسپاتلاش كېرەك دەلىللەپ چىقىش كېرەك ئۇنى تارىخىي نۇقتىدىن دىپلوماتىيە نۇقتىسىدىن سىياسىي نۇقتىدىن ھەر خىل نۇقتىلاردىن بۇنى دەلىللەپ چىقىش كېرەك خەلقئارا جامائەتچىلىكنى قايىل قىلارلىق دەرىجىدە شۇڭا بۇنى گەرچە داۋراڭ سالمىسىمۇ بۇرۇندىن تارتىپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى قۇرۇلغان ۋاقتىدىمۇ دېگەن ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى ميۇنخېن خىتابنامىسىنى ئېلان قىلغان ۋاقتىمىزدا مۇشۇ خىتابنامىدىمۇ ئېنىق دېيىلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى ئاخىرقى مەقسىتىنىڭكى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ مىللىي مۇستەقىللىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن تۈرلۈك يوللارغا تۈرلۈك سىياسىي تەلەپپۇزلارغا باش ئۇردى، تۈرلۈك ۋاسىتىلارنى قوللاندى، تۈرلۈك تاكتىكىلارنى قوللاندى، يەنى خەلقئارا سەھنىلەرگە كىرىش ئۈچۈن، ب د ت نىڭ ئىشىكىگە كىرىش ئۈچۈن، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىشىكلىرىگە كىرىش ئۈچۈن. نەق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئالتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىدىن كېيىن بۇ رەسمىي مۇزاكىرە قويۇلغان. ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا باشلاندى بۇ پروگرامما. ئەمدى خەلقئاراغا تونۇلغان ھوقۇقچىلار، مەسىلەن، مايكىل فون ۋالت دەيمىز. ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ۋە ئەينى ۋاقىتتا تىبەتنىڭكى خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى دەلىللەپ چىققان. دولقۇن ئەيسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى بىر نەچچە يىل ئىچىدە بىر قانچە مىليون ئۇيغۇرنى جازا لاگېرلىرى ۋە تۈرمىلەرگە سولاپ، مېڭە يۇيۇش ئارقىلىق ئاسمىلاسىيە قىلىش، بويسۇندۇرۇش قەدىمىنى تېزلىتىۋاتقانلىقى. ۋە ئۇنىڭ بۇ سىياسىتىنىڭ مەزكۇر دوكلاتتا كۆرسىتىلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى، ئۇيغۇر مەسىلىسى ھازىرغىچە خەلقئارا جامائەتچىلىكنىڭ ئىچىدە بىر ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىنىڭ دائىرىسى ئىچىندە مۇزاكىرە قىلىنىپ كەلگەن، بىزگە ھېسداشلىق ئاشۇ شەكىلدە بولغان. ئۇيغۇرلار بۈگۈن ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە ئاز سانلىق مىللەت ھالىتىگە چۈشۈرۈپ قويۇش ۋە ئاستا-ئاستا ئاسسىمىلياكسىيە قىلىپ يوق قىلىش ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلگەنلىكىنى، شۇڭا بۈگۈن ئۇيغۇرلار

كۆرسىتىپ بېرىش. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتىدا بىلدۈرۈشىچە، شەرقىي تۈركىستان، بېسىۋېلىنغان زېمىن ناملىق مەزكۇر تەتقىقات دوكلاتى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى تەبرىكلەش مۇراسىمىدا مەزكۇر پىروگراممىنىڭ مەسئۇللۇقىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان داڭلىق قانۇنشۇناس مايكېل فان ۋالت تەرىپىدىن

تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيىنىڭ خىمىيە سانائىتى ماگناتى بولغان بىئېسېف توققۇزىنچى فېۋرال كۈنى ئۆزلىرىگە شېرىك بولغان ئىككى خىتاي شىركىتىنىڭ پاي چېكىنى سېتىشنى تېزلىتىپ ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقىنى جاكارلىغان گېرمانىيە سىياسەتچىلىرى بىئېسېفنىڭ بۇ قارارىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ۋە فولكسۋاگېن ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن دەرھال چېكىنىپ چىقىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقان. ئون ئىككىنچى فېۋرال كۈندىلىك ئەينەك ھەپتىلىك ژۇرنىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسىنىڭ ئەزاسى، گېرمانىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانىي ياردەم كومىتېتىنىڭ رەئىسى رېناتا ئالت فولكسۋاگېننىڭمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن دەرھال چېكىنىپ چىقىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېگەن، بىئېسېفنىڭ چېكىنىشى شۇنىڭ ئېنىق بېشارىتىكى، كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە بىخۇدلۇق ۋە مۇرەسسە بولمايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان غەرب شىركەتلىرىگە شىنجاڭدا ئىگىلىك تىكلەش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىپ كەلدى ۋە بۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈپ كەلگەن ئىنسانىيەتسىز باستۇرۇشلىرىنى جەمئىيەتكە قوبۇل قىلدۇرۇشقا ئۇرۇندى. ئۇيغۇر دىيارى فولكسۋاگېننى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق غەرب شىركەتلىرى ئۈچۈن ئىقتىسادىي پائالىيەتلەر ئېلىپ بېرىش چەكلەنگەن بىر رايونغا ئايلىنىشى كېرەك. بىئېسېفنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىش قارارىنى ئېلىشىغا گېرمانىيەنىڭ ئەينەك ژۇرنىلى ۋە سىدىئېف تېلېۋىزىيە قانىلى ئالدىنقى ھەپتىدە ئېلان قىلغان بىئېسېفنىڭ شېرىك بولغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەم ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك جىنايەتلىرىگە دائىر دەلىللەر سەۋەب بولۇپلا قالماي، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بېسىملىرىنىڭمۇ مۇھىم رولى بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى، بۇ قارارنىڭ فولكسۋاگېنغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بىر قانچە يىلدىن بۇيان، بىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولايلى، باشقا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بولسۇن ۋە ياكى خەلقئارا ھەمكارلىقىمىزدىكى يەنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختىتىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان خەلقئارالىق تەشكىلاتلار بولسۇن، شەرقىي تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرنى دەرھال بۇ تىجارىي پائالىيەتلىرىنى توختىتىش، شەرقىي تۈركىستاندا فولكسۋاگېنغا ئوخشايدىغان ئىشلەپچىقىرىش ئېلىپ بېرىۋاتقان شىركەتلەرنى بولسا شەرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىپ چىقىشنى تەلەپ قىلىپ كەلدۇق. ئەمما بۇ شىركەتلەر ئۆزىنىڭ ئىنسان ھەقلىرىگە ناھايىتى ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىنى، خەلقئارا پىرىنسىپلارغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرلىرىدە ۋە تەمىنلەش زەنجىرلىرىدە ئۇيغۇر سويقىرىمىغا ۋە ياكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولمايدىغانلىقىنى دەپ كەلتۈرۈپ ئۆزىنى ئاقلاپ كەلدى. ئەمما ئۇلار ئۆزىنىڭ پايدا، مەنپەئەت ئۈچۈن. بۇنى تەكىتلەيدىغانلىقى نورمال. ئەمما بۇلارنىڭ بۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغانلىقىنىڭ ئۆزى بىر رېئاللىق. شۇنىڭغا بىزنىڭ كۈرەشلىرىمىزمۇ داۋام قىلىۋاتىدۇ. بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ھەرىكەتلەر ئېلىپ بېرىلدى، كۆرۈشمىلەر ئېلىپ بېرىلدى. ئەمما ئەمدى باسف شىركىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقىغا قارار بەرگەنلىكىنىڭ ئۆزى بۇ ناھايىتى ئىجابىي بىر قەدەم. دېمەك، مۇشۇ ئېلىپ بارغان خەلقئارادىكى بېسىملارنىڭ بىۋاسىتە نەتىجىسى.
ئۇ سۆزىدە فولكسۋاگېننىڭ خىتايدىكى ئومۇمىي تىجارەتلىرىگە خاتىمە بېرەلمىسىمۇ، ئاز دېگەندە شەرقىي تۈركىستاندىكى زاۋۇتىنى تاقاشقا مەجبۇر بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
فولكسۋاگېننى ئالساق، بۇ شىركەتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك كىشىلەر بىلەن ئايرى يىغىنلىرىمىزمۇ بولدى، نامايىشلارنى بولدۇق، خەتلەرنى ئەۋەتتۇق، يەنە داۋاملاشتۇرىمىز. بۇلارنىڭ ئاخىرىدا بۇنى تەپتىشلەشكە قوبۇل قىلىپ، يەنە كۆز بويامچىلىق قىلىپ قۇتۇلماقچى بولغان. بۇنداق بىر رېئاللىق ئالدىدا فولكسۋاگېن يەنىلا قاچانغىچە بۇنىڭغا تىركىشىپ تۇرالايدۇ؟ بۇ ئايرى بىر مەسىلە، ئەلۋەتتە، ئاسانلىقچە چېكىنىپ چىقالمايدۇ، چۈنكى دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ ئاپتوموبىل دېۋى، يەنى چوڭ شىركىتى خىتاي بىلەن چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن. ئەمما باسف شىركىتىنىڭمۇ ناھايىتى چوڭ بىر خىمىيە سانائەت شىركىتى، بۇنىڭ بۇ جاسارەتنى قىلىپ چېكىنىپ چىقىشى فولكسۋاگېننى ھەقىقەتەن قايتا ئويلىنىشقا ۋە قىيىن بىر سوئالغا جاۋاب بېرىشكە قىستايدىغان گەپ. شۇنىڭغا بۇ سادالار ئالدىمىز كۈن تېخىمۇ كۈچلىنىدۇ. بىزمۇ پۈتۈن ئىمكانىيەتلىرىمىز بىلەن بۇ شىركەتلەرگە بولغان بېسىم قىلىشنى كۈچلەندۈرىمىز. مەنچە بۇنىڭ ئىجابىي تەسىرى بولىدۇ. ئەڭ ئازىندا پۈتۈن خىتايدىكى تىجارىتىنى توختاتمىسىمۇ ئەمما ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتنى تاقاش يەنى چېكىنىپ چىقىشقا فولكسۋاگېن مەجبۇر بولىدۇ دەپ ئويلايمەن.
ھېچقانداق گېرمانىيە شىركىتى زالىم خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى قانۇنلاشتۇرۇشنىڭ بىر ۋاسىتىسى بولۇپ قالماسلىقى كېرەك، دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن گېرمانىيە يېشىللار پارتىيىسىنىڭ سابىق رەئىسى، ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىنىڭ رەئىسى راينخارد بۈتىكوفېر مەزكۇر ژۇرنالنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن دەرھال چېكىنىپ چىقىشى كېرەكلىكىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېگەن، ئەپسۇسلىنارلىقى فولكسۋاگېن يىللاردىن بۇيان شىنجاڭدىكى قەبىھ شارائىتلارغا كۆز يۇمغۇچى ۋە ئەرزان باھانىلەر ئارقىلىق ئېغىز تۇۋاقلىغۇچى سىياقىدىكى سەلبىي بىر سىما بىلەن كۆزىمىزگە چېلىقىپ كەلدى. فولكسۋاگېن دۇچ كېلىدىغان بېسىملار ئەمدى ھەسسىلەپ كۈچىيىدۇ. فولكسۋاگېن چوقۇم شىنجاڭدىن چىقىپ كېتىشى كېرەك. تىجارەتچىلەر ئۈچۈن بەلگىلەنگەن ئەخلاقنىڭ بىر قىزىل سىزىقى بار. ئۇنىڭ ئارقىسىدا تۇرغىنى شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك زوراۋانلىقىغا شېرىكلىشىش. دەرۋەقە، BASF نىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن چېكىنىشى فولكسۋاگېنغا نىسبەتەن بېسىمنى يەنىمۇ كۈچەيتىدىكەن. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇرباننىڭ قارىشىچە، فولكسۋاگېن گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭ ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بېسىملىرى سەۋەبلىك ئۇزۇنغا قالماي ئۈرۈمچىدىكى تىجارەتلىرىگە خاتىمە بېرىشى مۇمكىن ئىكەن. BASF شىركىتى ۋەتىنىمىزدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغاندىن كېيىن، فولكسۋاگېن شىركىتىگە بولغان بېسىم جىددىي ئاشماقتا، گېرمانىيەنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى تەسىر كۈچى چوڭ بولغان سىياسەتچىلەر يېقىنقى بىر قانچە كۈنلەردىن بۇيان فولكسۋاگېن شىركىتى ئىجرائىيە مۇدىرىيىتىگە بىۋاسىتە خىتاب قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى زاۋۇتنى تاقاش ۋە شەرقىي تۈركىستاندىن فولكسۋاگېننىڭ تامامەن چېكىنىپ چىقىشىنى تەلەپ قىلماقتا. فولكسۋاگېن شىركىتى تېخى مۇشۇ بىر قانچە ئاي ئىلگىرى تېخى مەخسۇس تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلىپ، بۇ يەردە فولكسۋاگېننىڭكى ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولمىغانلىقىدىن ئىبارەت بىر سەپسەتىنى ئوتتۇرىغا چىققان ۋە شۇ ئارقىلىق جامائەتچىلىكنىڭكى فولكسۋاگېنگە بولغان تەنقىدىنى پەسكويغا چۈشۈمەكچى بوغايدى، مانا ئەمدىلىكتە BASF شىركىتىدىكى بۇ سەتچىلىكلەر ۋە ئۇنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىپ چىقىش قارارى بىلەن فولكسۋاگېن نۆۋەتتە جىددىي بىر كىرىزىسقا، دۇچ كەلدى. ئىشىنىمىزكى، بۇ فولكسۋاگېن شىركىتىمۇ ۋەتىنىمىزدىن چوقۇم چېكىنىپ چىقىشقا مەجبۇر بولىدۇ.
گېرمانىيەنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيىسىنىڭ ئەزاسى، فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ دىن ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكى كومىسسىيونىنىڭ مەسئۇلى فرانكى شىۋابى بۇ خۇسۇستا كۈندىلىك ئەينەك ژۇرنىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېگەن، بارلىق گېرمانىيە شىركەتلىرى شىنجاڭدا ھېچقانداق تىجارەت بىلەن شۇغۇللانماسلىقى كېرەك. قالايمىقان ۋە ئاپەت خاراكتېرلىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى يۈز بېرىۋاتقان شىنجاڭدا گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ ئىشى بولماسلىقى كېرەك. بۇ فولكسۋاگېننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! BASF تىن كېيىن فولكسۋاگېننىڭمۇ كۈچلۈك ئەيىبلەشلەرگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

ئاتمىش تۆت يىللىق قىسقىغىنە ھاياتىغا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى خوتەن ئىنقىلابىنىڭ يولباشچىلىقىنى شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىن ئىبارەت بۈيۈك بىر ئابىدە ئەسەرنىڭ مۇئەللىپلىكىنى خىتاي تارىخچىلىرى بىلەن بولغان مۇرەسسەسىز قەلەم كۈرەشلىرىنى شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ۋەتەن داۋاسىنىڭ مۇشەققەتلىك جەريانلىرىنى سىغدۇرغان بۇ كىشى ۋەتىنىگە تۇتاشقان ئارمانلىرى ئىلكىدە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىدۇ

بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىلەر يىللارچە سۈرگەن سىياسىي مۇساپىرەت ھاياتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ ئۈرۈمچىگە قايتىپ كەلگىنىدە كۆز ئالدىدا جىددىيچىلىك ۋەھىمە ۋە ئەنسىزچىلىك قاپلىغان داۋالغۇش ئىچىدىكى بىر مەنزىرە تۇراتتى بۇ ۋاقىتتا گەرچە ئىلىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن گومىنداڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىلى سۆھبەت ئۈستىلىگە ئولتۇرۇش ئالدىدا تۇرغان بولسىمۇ، ئەمما مىللىي ئارمىيە ئۈرۈمچىگە ئاران يۈز نەچچە كىلومېتىر كېلىدىغان ماناس دەرياسى بويىغا كېلىپ بولغان. گومىنداڭ دائىرىلىرى ھەر ئېھتىمالغا قارشى ئۆلكە مەركىزىنى قۇمۇلغا كۆچۈرۈشكە تەييارلىنىۋاتقان بىر پەۋقۇلئاددە ۋاقىت ئىدى. مۇھەممەت ئەمىن بۇغرا خاتىرىسىدە ۋەتەن تۇپراقلىرىغا قايتا دەسسىگەن ئاشۇ مىنۇتلاردىكى مۇرەككەپ ھېسسىياتى ھەققىدە مۇنداق دەپ يازغان ئىدى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئون يەتتىنچى ئۆكتەبىردە ئۈرۈمچىگە قايتىپ كەلدۇق. ئون يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ھەسرىتىدە كۆيۈپ يۈرگەن ئەزىز يۇرتۇمغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىنكى ھېسسىياتىمنى ئەسلا تەسۋىرلەپ بېرەلمەيتتىم. ھالبۇكى ئۇلار ۋەتەن قوينىغا قايتىپ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما قاتتىق ۋەھىمە ئىچىدە قالغان ئۈرۈمچىدىكى گومىنداڭ مەمۇرىي ۋە ھەربىي دائىرىلىرى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ سىرت بىلەن بولغان ئالاقىسىنى قاتتىق چەكلەيدۇ، ئۇلارنىڭ خەلق بىلەن ئۇچرىشىشىنى توسايدۇ. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى.
ئۈچ ئەپەندىلەر بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى چوڭقۇر ھەسرەت، بەخت ۋە ھاياجان ئىچىدە ئۈرۈمچىگە يېتىپ كەلگەن ۋە خەلقنىڭ خىتايلارنىڭ ئېغىر زۇلمى ئاستىدا قالغانلىقىنى كۆرگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ تۇرالغۇ جايىغا جاسۇسلارنى ئورۇنلاشتۇرۇپ ئەتراپنى قاتتىق قامال قىلىۋالغان. خەلقنىڭ مۇشۇ ئۈچ ئەپەندىلەر بىلەن بىمالال ئالاقە قىلىشىغا ئىمكان بەرمىگەن. مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا ئۈچ ئەپەندىلەر جاڭ جىجۇڭغا ئەھۋالنى مەلۇم قىلغاندىن كېيىن ھۆكۈمەت جاسۇسلارنى بىنادىن يىراقلاشتۇرغان. ئۈچ ئەپەندىلەر بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۈرۈمچىدىكى بىر ھەربىي مەكتەپتە يۈز ئەللىك ياشنى توپلاپ بىر يىغىن ئاچقان ۋە يىغىندا ئايرىم ئايرىم نۇتۇق سۆزلىگەن بۇنىڭدىن ئۈچ ئەپەندىلەردىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى پايدىلىنىشنى نىيەت قىلغان شۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنىڭ بەزى تەلەپلىرىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر قالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ ئۈچ ئەپەندىلەر بۇ ئىمكاندىن پايدىلىنىپ مىللەتچى ياشلارنى ئەتراپىغا توپلاپ بىر مىللەتچى پىرقە ھاسىل قىلىشقا تىرىشقان.
مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، تىنچلىق سۆھبىتى باشلىنىش ئالدىدىكى ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاسى تۈپەيلى گومىنداڭ سۆھبەت ۋەكىلى جاڭ جىجوڭ ئۇلارغا يول قويۇشقا مەجبۇر بولىدۇ. ئۈچ ئەپەندىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا قايتىشىنىمۇ توغرا كۆرمىگەن ۋە بۇنىڭغا چىش تىرنىغىچە قارشى تۇرغان گومىنداڭدىكى ئوڭ قانات كۈچلىرىدىن ۋۇجۇڭشىن ۋە جۇشالياڭ ئەلۋەتتە بۇنداق بىر يىغىننىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى خالىمىغان ۋە بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرگەن. ئەمما جاڭ جىجوڭ ئەينى ۋاقىتتىكى سىياسىي ۋەزىيەتنى كۆزدە تۇتۇپ، ئىلى ئىنقىلابچىلىرىغا نىسبەتەن نىسبەتەن مۆتىدىل بولغان ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ ئۈرۈمچىدە بۇنداق بىر يىغىننى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئامالسىز ماقۇل بولغان دەپ قارايمەن.
بۇغرانىڭ خاتىرەلىرىگە قارىغاندا، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ھەربىي مەكتەپنىڭ كۇلۇبىدا ئۆتكۈزۈلگەن ياشلار بىلەن ئۇچرىشىش يىغىنىدا ئۈچ ئەپەندىلەر ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە سىياسىي غايىلىرىنى ئايرىم ئايرىم شەرھلەپ ئۆتىدۇ. بۇغرا ياشلارغا سۆزلىگەن سۆزىدە ئالىي مۇختارىيەتتىن مىللىي مۇستەقىللىققىچە بولغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي يول خەرىتىسىنى ئىزاھلاپ ئۆتكەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى.
ئۈچ ئەپەندىلەر ئەتراپىغا توپلىغان مىللەتچى ياشلارغا مۇنۇلارنى تەكىتلىگەن، بىرىنچى، رۇسلارنىڭ تەسىر دائىرىسىگە كىرمەسلىك. ئىككىنچى، خىتاينىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن خىتايدىن تامامەن ئايرىلماي تۇرۇپ، ئالدى بىلەن بىر مىللىي ئالىي مۇختارىيەت بەرپا قىلىش. ئۈچىنچى، ئالىي مۇختارىيەت سايىسىدا مىللەتنىڭ كۈلتۈرىنى، سىياسىي ئېڭىنى ۋە ئىقتىسادىي سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش. چۈنكى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ پىكرى بويىچە، رۇس تەھدىتى تۈگىمەي تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىل بولالمايدۇ. مىللەتچىلىك روھى بىلەن مىللەتنىڭ روھىنى جانلاندۇرغاندا، مىللەتنىڭ ئىرادىسىنى كۈچلەندۈرگەندە، مىللىي ئېڭىنى ئۆستۈرگەندە، پۇرسىتى كەلگەندە مۇستەقىل بولۇش ئاسان بولىدۇ.
ئەينى ۋاقىتتىكى تارىخىي ھۆججەتلەر ۋە ئەسلىمىلەرگە قارىغاندا، ئىلى تەرەپ سۆھبەت ۋەكىللىرى دەسلەپتە مۇستەقىللىق مەۋقەسى بىلەن سۆھبەت ئۈستىلىگە ئولتۇرغان بولسىمۇ، ئەمما سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بېسىمى بىلەن بارا بارا ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت نامىدىكى يېرىم ئاپتونومىيەلىك ھوقۇقلارنى تالاش تارتىش قىلىشقا مەجبۇر بولغان. تاران ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە.
ئەينى چاغدا مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى باشچىلىقىدىكى تۈرك مىللەتچىلىرى شەرقىي تۈركىستانغا دىپلوماتىيە ۋە دۆلەت مۇداپىئەسىنىڭ سىرتىدىكى بارلىق ھوقۇقلار بېرىلگەن بىر ئالىي مۇختارىيەتنى قول كەلتۈرۈش ئارقىلىق خەلقنىڭكى سىياسىي ۋە قانۇنىي يۇقىرى كۆتۈرۈپ بارا بارا پەيدىنپەي مۇستەقىللىققا قاراپ ئۆتۈشنى مەقسەت قىلغان بىر يول خەرىتىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان، شۇنداقلا شۇ بويىچە ئۆزىنىڭ ھەرىكەتلىرىنى داۋام قىلغان. شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى، يەنە ئىلى ئىنقىلابى تەرەپدارلىرى بولسا، ئەينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى كۆرسىتىۋاتقان ناھايىتى ئەمەلىي بولغان سىياسىي ۋە ھەربىي جەھەتتىكى ياردەملىرىدىن تېز ۋە ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى بارلىق زېمىنلىرىنى خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىدىن تازىلاش، شۇنداقلا ئەينى چاغدىكى ئۆزىنىڭ ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولغان مەمۇرىي باشقۇرۇشى، كۈچلۈك ھەربىي قىسىملىرى ئارقىلىق ئەمەلىي مۇستەقىللىقنى ساقلاپ، دۇنيانىڭكى ۋەزىيىتىگە ماس ھالدا ئۆزىنىڭكى مۇستەقىل ھاكىمىيىتىنى ساقلاپ قېلىشنى مەقسەت قىلغان. مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندى، مەيلى ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بولسۇن، ياكى ئۈچ ئەپەندىلەر باشچىلىقىدىكى تۈرك مىللەتچىلىرى بولسۇن، ئۇلارنىڭ ئارىسىدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاداققى مۇستەقىللىقى مەسىلىسىدە پىكىر بىرلىكىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى، ئارىدىكى ئىختىلاپنىڭ ئاساسلىقى سوۋېت ئىتتىپاقىغا تايىنىش ياكى تايانماسلىق مەسىلىسىدە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئىككى تەرەپنىڭكى شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ئاداققى سىياسىي ئورنى بولغان مۇستەقىللىق جەھەتتە ئەلۋەتتە پىكىر بىرلىكى بار. ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئاساسلىق ئىختىلاپ بولسا سوۋېت ئىتتىپاقىغا قانچىلىك دەرىجىدە ئىشىنىش ياكى تايىنىش جەھەتتىن بولغان دەپ قارايمەن. يەنى تۈرك مىللەتچىلىرى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىغا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ئارىلىشىپ قېلىشىدىن قانچىلىك قورقسا، ئىلى ئىنقىلابچىلار تەرەپمۇ ئەينى ۋاقىتتا، ۋاقىتتىكى ناھايىتى قىممەتلىك بولغان بىر تارىخىي پۇرسەتنىڭكى قولدىن كېتىشى، تاشقى ياردەمنىڭكى پۈتۈنلەي ئۈزۈلۈپ قېلىشى، خىتاي ئىشغالىيىتىنىڭكى قايتىپ كېلىشىدىن ئەلۋەتتە شۇنچىلىك قورققان دەپ ئويلايمەن. ئەينى ۋاقىتتىكى تارىخىي ھۆججەتلەر ۋە ئەسلىمىلەرنىڭ دەلىللىشىچە، مۇستەقىللىقتىن ئىبارەت ئورتاق نىشانغا ئوخشىمىغان يول ۋە مەپكۇرە بويىچە يېتىشنى تەشەببۇس قىلىدىغان ھەر ئىككى تەرەپ، سەككىز ئايغا سوزۇلغان بېتىم مەزگىلىدە بولسۇن ياكى بېتىمدىن كېيىنكى بىرلەشمە ھۆكۈمەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە بولسۇن بەزى پىرىنسىپاللىق نۇقتىلاردا ئۆزئارا كېلىشىشكە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن. ئالىمجان ئىنايەتنىڭ تەكىتلىشىچە، كېيىنكى مەزگىللەردە سوۋېت تەرەپنىڭ ئىلى ئىنقىلابچىلىرىغا، گومىنداڭ تەرەپنىڭ ئۈچ ئەپەندىلەرگە تىنىمسىز بېسىم قىلىشى نەتىجىسىدە ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى ئىختىلاپلار كۈنسايىن كۈچەيگەن. ئىلى ئىنقىلابچىلىرى دەسلەپتە ئۈچ ئەپەندىلەر رەھبەرلىكىدىكى مىللەتچى ياشلارغا قارشى دۈشمەنلىك پوزىتسىيىسىدە بولغان بولسىمۇ، كېيىن مىللەتچىلەرنىڭ خەلق ئارىسىدىكى تەسىرىنى تونۇپ، مۇشۇ مىللەتچىلەرگە قارشى پوزىتسىيىسىنى ئۆزگەرتكەن. ئىلى ئىنقىلابچىلىرى مىللەتچىلەر بىلەن بىرلىشىپ خىتايلارغا قارشى بىرلىكسەپ شەكىللەندۈرمەكچىمۇ بولغان. مىللەتچىلەرنىڭ خەلق ئارىسىدىكى تەسىرىنىڭ كۈچلىنىشى بىلەن ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بىلەن خىتايلار مىللەتچىلەرنى ئۆزىگە تارتىشقا باشلىغان لېكىن مىللەتچىلەر ئۇلارنىڭ سىياسەتلىرىگە كوزىر بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ياكى ئۇلارنىڭ سىياسەتلىرىگە كوزىر بولۇشنى خالىمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار بىلەن بىرلىشىشكە تەرەپدار بولمىغان ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن، زىيا سەمەدى ۋە ھاجى ياقۇپ قاتارلىق تارىخىي شاھىتلارنىڭ ئەسلىمىلىرىگە قارىغاندا، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى يەرلىك سەرخىللار ئارىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا تايانغان ئىلى گۇرۇھى، ئۈچ ئەپەندىلەر باشچىلىقىدىكى تۈرك مىللەتچىلىرى گۇرۇھى ۋە گومىنداڭنىڭ كۈنلۈكى ئاستىدا قېلىشنى خالايدىغان خىتايپەرەسلەر، يەنى چىنچىلار گۇرۇھىدىن ئىبارەت ئۈچ گۇرۇھ شەكىللەنگەن. مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندىمۇ بۇ نۇقتىنى تەكىتلەپ ئۆتىدۇ. شەرقىي تۈركىستاننىڭكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرىدىن ئاخىرغىچە بولغان سىياسىي ۋەزىيىتىنى ئانالىز قىلىدىغان بولساق، شەرقىي تۈركىستاندا شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنى قوللىغۇچى ئىلى ئىنقىلابچىلىرى گۇرۇھى، تۈرك مىللەتچىلىكىنى قوللىغۇچى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى بولغان ئۈچ ئەپەندىچىلەر گۇرۇھى ياكى تۈرك مىللەتچىلەر گۇرۇھى، بۇنىڭدىن باشقا يەنە خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىشغالىيىتى ۋە سىياسەتلىرىنى ياقلىغۇچى ۋە ئۇنىڭغا ئاكتىپ. بولىدۇ. يانتاياق بولغۇچى خىتايپەرەسلەر گۇرۇھىدىن ئىبارەت ئۈچ گۇرۇپپا كىشىلەرنىڭكى ھەرىكەت قىلغانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز. پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندىمۇ بۇغرانىڭ خاتىرىلىرىدىكى بايانلارغا تايانغان ھالدا ئەينى ۋاقىتتىكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي سەھنىسىدە ئوتتۇرىغا چىققان بۇ ئۈچ گۇرۇھ توغرىسىدا مۇنۇلارنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. بۇغرا ئەسلىمىسىدە شۇ دەۋردە مىللەتچىلەرنىڭ خىتايلار بىلەن ئىلى ئىنقىلابچىلىرىغا قارىتا كۈچلۈك ئۆكتىچىلەر قوشۇنى بولۇپ ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى قەيت قىلىدۇ بۇنىڭغا قارىتا خىتايلار خىتايپەرەس بىر گۇرۇھ ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بولسا بىر رۇسپەرەس گۇرۇھ شەكىللەندۈرگەن شۇنداق قىلىپ شۇ دەۋردە شەرقىي تۈركىستاندا مىللەتچى گۇرۇھى رۇسپەرەس گۇرۇھى ۋە خىتايپەرەسلەر گۇرۇھى بولۇپ ئۈچ گۇرۇھ ئوتتۇرىغا چىققان مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندى يۇقىرىقى ئۈچ گۇرۇھ ئىچىدە ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بىلەن ئۈچ ئەپەندىلەر باشچىلىقىدىكى مىللەتچىلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاداققىي مۇستەقىللىقىدىن ئىبارەت ئورتاق نۇقتىدىكى بىرلىكىنىڭ ھەم سوۋېت ئىتتىپاقىنى ھەم گومىنداڭ خىتاي دائىرىلىرىنى قاتتىق بىئارام قىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. بۇ ئۈچ گۇرۇھ كىشىلەر ئىچىدە ئىلى ئىنقىلابچىلىرى بىلەن تۈرك مىللەتچىلىرى گۇرۇھى ئارىسىدا ئىدېئولوگىيە جەھەتتىكى مەلۇم پەرقلەر، شۇنداقلا قايسى تاشقى كۈچكە تايىنىش جەھەتتىكى مەلۇم ئىختىلاپلار مەۋجۇت بولغان بولسىمۇ، شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ئاداققىي سىياسىي ئورنى ۋە مىللىي غايىسى جەھەتتە ئىزچىل ھالدا بىرلىك ۋە ئورتاقلىق مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. بۇ خىل بىرلىك ۋە ئورتاقلىق قىرىق ئالتىنچى يىلى ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەت قايتىدىن تەشكىللەنگەندىن كېيىنكى بىر قاتار سىياسىي پائالىيەتلەر، سايلاملار، شۇنداقلا قىرىق ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى نەنجىڭدە ئېچىلغان خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيى جەريانىدىمۇ ئۆزىنىڭكى ئەمەلىي ئىپادىسىنى تاپقان، شۇنداقلا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى ئەندىشىسىنى قوزغىغان ۋە ئوغىسىنى قايناتقان ئىدى. دەرۋەقە، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىگە كەلگەندە سىياسىي ۋە مەپكۇرەۋى كۈرەشنىڭ ئۆتكۈرلىشىشىگە ئەگىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپ ئىلى ئىنقىلابچىلىرى ئارىسىدىن رۇسپەرەسلەر گۇرۇھىنى شەكىللەندۈرۈشكە ئۇرۇنغان بولسا، گومىنداڭ تەرەپمۇ ئۆزىگە مايىل خىتايپەرەسلەر گۇرۇھىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا تىرىشقان. تاران ئۇيغۇر ئەپەندى كېيىنكى مەزگىللەرگە كەلگەندە گومىنداڭغا مايىل خىتايپەرەسلەر گۇرۇھىنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ تۈپكى سىياسىي غايىسى ۋە ئىرادىسىگە خىلاپ ھەرىكەتلەردە بولغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. دەل بۇنىڭ ئەكسىچە خىتايپەرەسلەر گۇرۇھى قىرىق ئالتىنچى يىلى ئېلىپ بېرىلغان يەرلىك سايلاملاردا، شۇنداقلا بېتىم بۇزۇلغاندىن كېيىنكى جەنۇبتىكى يەتتە ۋىلايەتنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ ئېغىرلىشىشىدا، قىرىق سەككىزىنچى يىلى نەنجىڭدە ئېچىلغان خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭكى مەنپەئەتىگە ناھايىتى زىيانلىق بولغان بەزى تەكلىپلەرنىڭكى ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىدا، ئومۇمەن ئېيتقاندا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىشغال سىياسىتىدە ناھايىتى ئاكتىپ رول ئوينىغان، شۇنداقلا ھەر دائىم شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭكى مەنپەئەتىگە زىيانلىق ئىجرائاتلاردا بولغان دەپ قارايمەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسىيەت مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىئو پروگراممىسىنىڭ قىرىق ئىككىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار. بۇ ھەقتىكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئاخىرى داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.